ທີ່ນີ້ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື້ຈາກກຸງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນສຸກ ວັນທີ 1 ເດືອນມີນາ ປີ 2024 ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂ້າພະເຈົ້າ ພອນ ພູມີທອນ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະກຳກັບກ ານອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ໄຊຍາ ແລະ ຈຳປາທອງ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ສາຍພົວພັນລາວ-ຫວຽດນາມຫຼຸດລົງຍ້ອນອິດທິພົນຈີນ ລາວ-ຈີນຈະສຳຫຼວດແຮ່ໂປຕັສຢູ່ຫຼາຍແຂວງຂອງລາວ ເຕືອນໄພປ່ ອຍເຮືອນໃຫ້ຄົນຈີນເຊົ່າ ສ້າງຜົນເສຍຫາຍ 20,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຄົນຈີນເຂົ້າມາປູກຜັກ ແລະໝາກໄມ້ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານນຳຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ ປີ 2024 ທ່ານ ດຣ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດລາວ ແລະເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ເດີນທາງໄປພົບປະ ທ່ານ ຫງວຽນ ຝູຈ້ອງ ເລຂາທິການ ໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືວຽກງານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ການພົບປະດັ່ງກ່າວ ປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່າວວ່າ ສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫ ວ່າງລາວ-ຫວຽດນາມ ຖືວ່າຍັງມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນທີ່ດີຕໍ່ກັນ ແຕ່ຢູ່ໃນລະດັບຂັ້ນຜູ້ນຳຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນປະຊາຊົນ ຄົນລາວລຸ້ນໃໝ່ກໍເລີ່ມຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນໜ້ອຍລົງ ເພາະໃນໄລຍະຫຼັງນີ້ກໍເຫັ ນອິດທິພົນຂອງຈີນໃນລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງປະຊາຊົນລາວຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 29 ກຸມພານີ້ວ່າ ຄົນລຸ້ນເກົ່າຍັງຮັດແໜ້ນຢູ່ ແຕ່ວ່າລຸ້ນໃໝ່ນີ້ບໍ່ຢາກປານໃດ ເພາະມັ ນມີການພົວພັນກັບຈີນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າໄປຮຽນຈີນກໍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນລຸ້ນໃໝ່ນີ້ມັນກະຫັນຫັນໄປທາງນັ້ນ ເຮັດວຽກຮ່ວມນຳພວກທຸລະກິດຈີນນະ
ປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ໄລຍະຫຼາຍປີມານີ້ ປະຊາຊົນລາວ ແລະຄົນລຸ້ນໃໝ່ ຫັນໄປຮຽນໜັງສືຢູ່ປະເທດຈີນ ຮຽນພາສາຈີນ ຢູ່ຕາມສະຖາບັນຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ສະຖາບັນ ຂົງຈື້ ໂຮງຮຽນສອນພາສາຈີນ ເນື່ອງຈາກເມື່ອຮຽນຈົບມາແລ້ວ ກໍສາມາດເຮັດວຽກ ນຳບໍລິສັດຈີນທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ໃນປະເທດລາວໄດ້ເລີຍ ເຊິ່ງປະຈຸບັນທີ່ບໍລິສັດຈີນໄດ້ມາລົງທຶນຢູ່ປະເທດລາວນັບມື້ນັ ບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນກໍຕ້ອງການຄົນງານລາວທີ່ເວົ້າພາສາຈີນໄດ້ ປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງລາວ-ຫວຽດນາມ ປຽບດັ່ງອ້າຍນ້ອ ງກັນ ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບຂັ້ນຜູ້ນຳລະຫວ່າງທັງສອງຝ່າຍ ທີ່ໃນອະດີດເຄີຍຮ່ວມຕໍ່ສູ້ກັນມາ ຈຶ່ງກາຍເປັນສາຍພົວພັນອັນດີມາຮອດປະຈຸບັນ ແຕ່ເບິ່ງການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ວັດທະນະທຳ ການ ສຶກສາ ວິທະຍາສາດ ເທັກໂນໂລຈີ ແລະດ້ານອື່ນໆ ຖືວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະນັບມື້ກໍຈະຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງເລື້ອຍໆ ເມື່ອທຽບໃສ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວຈີນ ແລະ ລາວໄທໃນປັດຈຸບັນ ດັ່ງປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນອີກທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນວ່າ
ການສຳພັນລະຫວ່າງລາວຫວຽດນີ້ ມາເບິ່ງແລ້ວມັນກະເກືອບວ່າບໍ່ຢາກເຫັນມີຫຍັງແຫຼະ ບໍ່ປະຕິເສດດອກເລື່ອງບຸນເລື່ອງຄຸນເນາະ ແຕ່ມາເບິ່ງຕົວຈິງແລ້ວນີ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າມີແຕ່ຫວຽດນີ້ຊ່ວຍລາວ ລາວກະຊ່ ວຍຫວຽດຄືກັນ ສະນັ້ນມາເບິ່ງເລື່ອງການພັດທະນານີ້ ກະເຫັນວ່າມັນເກືອບວ່າກະຈະບໍ່ມີຫຍັງລະ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງອັດຕະປື ກ່າວວ່າ ສະເພາະຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ການເຂົ້າມາລົງທຶນສູງສຸດຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ກໍຍັງເປັນນັກລົງທຶນຈາກຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ຂະແໜງການກະເສດ ແລະ ດ້ານພະລັງງານເປັນຫຼັກ ເປັນຕົ້ນການປູກອ້ອຍ ຢາງພາລາ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ການເຂົ້າມາລົງທຶນນັ້ນ ເປັນການເຂົ້າມາສຳປະທານທີ່ດິນ ເພື່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄ ປປະເທດຫວຽດນາມ ສະນັ້ນປະຊາຊົນລາວຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພຽງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ເປັນຕົ້ນ ຄ່າເຊົ່າສຳປະທານທີ່ດິນ ຄ່າຈ້າງວຽກຈາກການເປັນກຳມະກອນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກແຜນກາ ນ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງອັດຕະປື ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ

ຜູ້ນຳທັງສອງຝ່າຍລາວຫວຽດນາມ ຈະຍັງມີສາຍພົວພັນທາງການທູດທີ່ດີຕໍ່ກັນ ແລະ ຍັງມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນທາງດ້ານການເມືອງ ການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຜູ້ນຳປະເທດທີ່ ຮ່ວມຕໍ່ສູ້ກັນມາ ຖ້າເບິ່ງແນວຄິດຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່ໃນປະເທດລາວ ຈະເຫັນວ່າ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນສອງຝ່າຍ ການໄປຮຽນໜັງສືປະເທດຫວຽດນາມນັ້ນ ນັບມື້ຈະຫຼຸດລົງ ເພາະຈີນເຂົ້າມາມີບົດບາດ ແລະ ອິດທິ ພົນຫຼາຍຂຶ້ນໃນລາວ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ວ່າຈາກການເຂົ້າມາລົງທຶນຂອງຈີນໃນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ໂຄງການຮ່ວມລົງທຶນ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດການເງິນຂອງລ າວ ເກີດການຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງໄວວາ ສ່ວນທ່າທີຂອງປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະລະດັບຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຍັງຄົງວາງໂຕເປັນກາງ ເພາະບໍ່ສາມາດເຫັນດີເຫັນງາມກັບປະເທດໜຶ່ງໄດ້ ເນື່ອງຈາກປະເທດລາ ວຍັງຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມເປັນຫຼັກ ທັງໃນດ້ານການເມືອງ ການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລວມເຖິງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ວັດທະນະທຳ ການສຶກສາ ແ ລະ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ດັ່ງທ່ານ ອະດິສອນ ເສມແຍ້ມ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນວ່າ

ກັບຫວຽດນາມຄ່ອນຂ້າງຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ແຕ່ວ່າມັນເລີ່ມຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ສ່ວນໜຶ່ງກໍຄືຈີນເອງກໍມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຄານອຳນາດກັບຫວຽດນາມຢູ່ ຫວຽດນາມກັບຈີນ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງທະເລຈີນໃຕ້ ມັນເ ຮັດໃຫ້ລາວມີບັນຫາໃນດ້ານຂອງການເມືອງ ນະໂຍບາຍ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດ ເຊິ່ງມັນຕ້ອງວາງໂຕເປັນກາງ ເພາະວ່າຢ່າລືມວ່າຈີນເປັນຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ການລົງທຶນສອ ງຝ່າຍລາວຫວຽດນາມ ສາມາດບັນລຸໄດ້ປະມານ 1,521 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼຸດລົງປະມານ 2% ທຽບໃສ່ປີ 2022 ປັດຈຸບັນມີນັກລົງທຶນຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ມາຈົດທະບຽນລົງທຶນຢູ່ປະເທດລາວຈຳນວນ 245 ໂຄງການ ມີ ມູນຄ່າປະມານ 5.5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ການລົງທຶນຂອງລາວໃນປະເທດຫວຽດນາມມີ 18 ໂຄງການ ມູນຄ່າປະມານ 110 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກົມທໍລະນີສາດ ແລະບໍ່ແຮ່ ກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ແ ລະຂະແໜງທໍລະນີສາດອຸດສາຫະກຳນິວເຄລຍ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແຂວງຊິງໄຫຂອງຈີນ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ໃນມື້ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2024 ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂ ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາແຮ່ເກືອໂປຕັສ ຫຼືເກືອກາລີ ແລະແຮ່ຕິດພັນ ຢູ່ເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ອຸດົມໄຊ ໄຊຍະບູລີ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳປາສັກ ແລະແຂວ ງອັດຕະປື ເພື່ອຂໍຮູ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ຕິດຕໍ່ຖາມໄປຍັງກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ໃນມື້ວັນທີ 29 ກຸມພານີ້ ແຕ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ນາງໜຶ່ງພຽງແຕ່ວ່າ ໂຄ ງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໂຄງການໃໝ່ ແລະບໍ່ແມ່ນໂຄງການດຽວກັນກັບໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ໂປຕັສ ຂອງບໍລິສັດຊິໂນອາກຣີໂປຕັສ ຂອງນັກລົງທຶນຈີນເມື່ອກ່ອນໜ້ານີ້ ໂຄງການໂປຕັສບໍ ໂຕໃໝ່ນີ້ ເລີ່ມ ເລີ່ມປີນີ້ເຈົ້າ ຊິໂນອາກຣີບໍ່ແມ່ນໂຕໃໝ່ ມັນເປັນໂຕເກົ່າເນາະ ບໍເນາະ ໂຄງການທີ່ວ່ານີ້ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວງເປົ້າໝາຍ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ລາຍລະອຽດວ່າຈະເຂົ້າມາສຶກສາສຳຫຼວດ ຫຼືເຮັດແນວໃດແທ້ ແຕ່ຢູ່ຫຼາຍແຂວ ງກໍມີນັກລົງທຶນຈີນເຂົ້າມາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຢູ່ກ່ອນແລ້ວ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນ ແຂວງອຸດົມໄຊນາງໜຶ່ງ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ແລະສຽງ ເວົ້າວ່າ ສຳລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຍັງບໍ່ທັນສົ່ງເອກ ະສານເຂົ້າມາພົວພັນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງເທື່ອ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ຮູ້ຄັກແນ່ວ່າຈະມີແຜນເຮັດແນວໃດ ແລະ ເຮັດຢູ່ເມືອງໃດແດ່ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າເອກະສານຈາກທາງສູນກາງກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມ າດໃຫ້ລາຍລະອຽດໄດ້ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານໜຶ່ງສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ຈະມີການຂຸດຄົ້ນຢູ່ຫຼາຍພື້ນທີ່ ແລະ ຈະກວມເອົາດິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວ່າຖ້າຈະມີການຂຸດຄົ້ນ ແທ້ກໍຄວນເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນ ຮວມທັງເລື່ອງຄ່າຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ຊາວບ້ານທີ່ເໝາະສົມນຳດ້ວຍ ໂອ ໂຕນີ້ທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງໄດ້ເຈລະຈາ ຕ້ອງໄດ້ລົມກັນ ຖ້າວ່າມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ສອງກ້ຳ ສອງຝ່າຍຖືກອົກຖືກໃຈກັນແລ້ວກໍຈະຄິດວ່າບໍ່ມີບັນຫາຕີ້ ມັນຕ້ອງຂຶ້ນກັບຂະເຈົ້າລົມກັບເຈົ້າຂອງດິນໂດຍກົງອັນນີ້ນ່າ ພາກສ່ວນແທ້ເຮົານີ້ກໍພຽງແຕ່ຄຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບຫຼັກການຢູ່ທາງເບື້ອງເທິງນີ້

ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາວບ້ານອີກຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ເກືອໂປຕັສຂອງຈີນທີ່ວ່ານັ້ນຢູ່ໃນເຂດບ້ານຂອງນາງ ເພາະຢ້ານຜົນກະທົບ ບໍ່ຢາກເສຍດິນໃຫ້ໂຄງການຕື່ມອີກ ດັ່ງທີ່ເຄີຍເກີ ດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເມື່ອກ່ອນໜ້ານີ້ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຮັດ ໂອ ໂອ ເອົາຫຼາຍແທ້ໃດ໋ ບໍ່ເກືອເຂົາເຮັດ ເຂົາມາຂຸດຄົ້ນເອົາດິນດຳຫັ້ນໄປນີ້ກໍ ເອີ ເສຍຫາຍແລະ ເອີ ຖືກຜົນກະທົບ ປັດຈຸບັນ ໂ ຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ໂປຕັສ ຫຼື ເກືອກາລີ ຂອງບໍລິສັດຊີໂນອາກຣີໂປຕັສຂອງຈີນ ກຳລັງຂຸດຄົ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ຮັບເໝົາຂຸດຄົ້ນໃຫ້ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍເປີດຮັບສະໝັກຄົນງານ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ຕະຫຼອດ ດັ່ງຜູ້ຮັບເໝົາຂຸດຄົ້ນບໍ່ເກືອໂປຕັສຢູ່ເຂດທົ່ງມັ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ເວົ້າວ່າ ເອີ ມີ ມີ ຍັງ ຍັງຮັບຢູ່ ຍັງຮັບຢູ່ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຊ່າງ ໄປເຮັດວຽກ ແກ້ວ ເຮັດແກ້ວ ແກ້ວໃສ່ບານແກ້ວ ຕ້ອງການຊ່າງ ຊ່າງຈອດສະແຕນເລດ ໃຫ້ເຂົາລະມື້ໜຶ່ງ 200,000 ກີບ ເວົ້າເຖິງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ໂປຕັສຂອງຈີນ ຢູ່ເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຖິງແມ່ນວ່າສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫຼາຍທ່ານຢາກໃຫ້ຢຸດເຊົາການຂຸດຄົ້ນນັ້ນ ຍ້ອນວ່າມັນມີຜົນກະທົບຫຼາຍກໍຕາມ ແຕ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວກໍຍັງສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນຢູ່ຕໍ່ໆມາ ທ່ານ ສຸຂັນສັກ ສີສຸກ ຫົວໜ້າກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັນລະຫວ່າງກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ກະຊວງພະນັກງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ຂະແໜງທໍລະນີສາດອຸດສາຫະກຳນິວເຄຼຍ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແຂວງຊຽງໄຮ້ຂອງຈີນ ໃນມື້ວັນທີ 26 ກຸມພານີ້ວ່າ ການຮ່ວມມືນີ້ແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບຂອງລາວ ແລະ ຈີນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍແມ່ນການຮ່ວມມືກໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ສຶກສາທ່າແຮງໃນການກຳນົດຮູບແບບການພັດທະນາໃນຂະແໜງທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດໃຫ້ຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະແຮ່ເກືອໂປຕັສ ຕາ ມວິໄສທັດຮອດປີ 2040 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາແຮ່ທາດຮອດປີ 2030 ຍານາງ ຕຸກຕາ ສີສຸລາດ ຜູ້ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນເຊົ່າຢູ່ເຂດບ້ານໂພນປາເປົ້າ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຝາກວິທະ ຍຸເອເຊຍເສຣີເປັນກະບອກສຽງເຕືອນໄພ ຜູ້ທີ່ຄິດຈະປ່ອຍເຮືອນໃຫ້ຄົນຈີນເຊົ່າ ຕ້ອງກວດສອບເອກະສານສຳຄັນຂອງຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ ເປັນຕົ້ນ ພາສປອດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຫຼື ເວີກເພີມິດ ຢ່າງລະ ອຽດກ່ອນ ຍ້ອນອາດມີກຸ່ມແກ້ງຈີນທີ່ເປັນຄົນບໍ່ດີເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນລັກສະນະຜິດກົດໝາຍ ເຊັ່ນ ແກ້ງ call center ທຸບມ້າງເພເຮືອນປະຊາຊົນ ແລ້ວເອົາໂຕຫຼົບໜີ ໂດຍໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ ປີ 2023 ຍານາງ ຕຸກຕາ ໄດ້ເຂົ້າໄປ ກວດເຮືອນຂອງໂຕເອງ ພາຍຫຼັງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 3 ຕຸລາ ປີ 2023 ຕິດຕໍ່ຜູ້ເຊົ່າຄົນຈີນບໍ່ໄດ້ ພໍໄປຮອດເຮືອນພົບວ່າ ຊັບສິນພາຍໃນເຮືອນເຊົ່າ ເສຍຫາຍຈຳນວນຫຼາຍ ມູນຄ່າປະມານ 20,000 ໂດລາສະຫະລັດ ດັ່ງຍານາງ ຕຸກ ຕາ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 29 ກຸມພານີ້ວ່າ
ເຮັດເຂື່ອນໄຟຟ້າຢູ່ນ້ຳເທີນ ທີ່ວ່າເອົາມາເຊົ່າຫັ້ນນາ ເຮົາກໍໝັ້ນໃຈວ່າ ໂອເຄ ເຮົາມີວຽກທີ່ດີ ເຮົາກໍເລີຍປ່ອຍເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ແຕ່ບັດມາເບິ່ງແລ້ວ ໜ້າຈະແມ່ນກຸ່ມຄົນກ່ຽວກັບ call center ເພາະວ່າຫຼັງທີ່ເຮືອນເປັນ ຈັ່ງຊັ້ນຫັ້ນ ເຫັນແບບມີຄີບອດຖິ້ມໄວ້ເກືອບເປັນສິບປາຍອັນພຸ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າມ້າງໝົດເຮືອນເລີຍນະ ຕັ້ງແຕ່ເທິງເພດານລົງມາເລີຍນະ ບ້ານເຮົາແມ່ນປະຕູຣີໂມດເນາະ ມັນຕ້ອງແບບເປີດ ເລື່ອນອອກນະ ແລ້ວບັດນີ້ລະມັນເປີດບໍ່ໄດ້ ເສື່ອບ່ອນນອນອີຫຍັງທີ່ວ່າເຮົາເອົາເຂົ້າບິວອິນຫັ້ນນະ ມັນບໍ່ມີຫຍັງເອົາຄືນໄດ້ເລີຍນະ ມັນເນົ່າມັນເສຍ ແລ້ວກໍສາຍໄຟໝົດເຮືອນ ດອກໄຟ ບໍ່ເຫຼືອຫຍັງ ເຕືອນໄພໃຫ້ປະຊາຊົນແ ທ້ໆ ໃຫ້ເຮົາເປັນເຄສສຸດທ້າຍຊະ ແຕ່ວ່າກໍຢາກໃຫ້ລະອຽດກວ່ານີ້ໃນການຊິປ່ອຍເຊົ່າເຮືອນ ຍານາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນມື້ດຽວກັນທີ່ເຂົ້າໄປກວດເຮືອນໂຕເອງ ກໍໄດ້ແລ່ນເອກະສານແຈ້ງຄວາມຢູ່ ປກສ ຈ າກນັ້ນມື້ຖັດໄປກໍໄດ້ແຈ້ງຄວາມຢູ່ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈົນຮອດມື້ນີ້ ວັນທີ 29 ກຸມພາ ປີ 2024 ລວມເວລາທັງໝົດ 4 ເດືອນເຕັມແລ້ວ ທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ສາມາດນຳໂຕຄົນຈີນເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຍຸຕິທຳໄດ້ ຍານາງ ຕຸກຕາ ແລະ ຄອບຄົວ ຈຶ່ງໄດ້ພຽງແຕ່ແຈ້ງເຕືອນໄພຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອໃຫ້ກໍລະນີຂອງນາງເປັນກໍລະນີສຸດທ້າຍ ດັ່ງຍານາງກ່າວຕື່ມວ່າ
ທາງຕຳຫຼວດເພິ່ນເຫັນວ່າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວອອກນອກປະເທດແລ້ວ ເພິ່ນກະເລີຍໂຈະຄະດີຂອງເຮົາໄວ້ກ່ອນ ທາງຕຳຫຼວດເພິ່ນບໍ່ອອກໝາຍຈັບຄົນຈີນໃຫ້ ຍ້ອນວ່າ ເພິ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ສືບສວນສອບສວນວ່າແມ່ນເ ຂົາເຮັດແທ້ບໍ່ ເຮົາກໍຮູ້ສຶກວ່າມັນບໍ່ປອດໄພຫັ້ນນະ ເຮົາກໍເລີຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໂພສລົງ ແບບວ່າມັນຍັງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ ແລ້ວຄັນລາວບໍ່ເຮັດ ເປັນຫຍັງລາວໜີໄປ
ຍານາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ເຮືອນເຊົ່າທີ່ໃຫ້ຄົນຈີນຜູ້ນີ້ເຊົ່ານັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ເຊົ່າໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ໂດຍການປ່ອຍເຊົ່າເຮືອນຂອງໂຕເອງນັ້ນ ຜ່ານບໍລິສັດຈັດຫາເຮືອນເຊົ່າໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງບໍລິສັດຈັດຫ າເຮືອນເຊົ່າແຫ່ງນີ້ ກໍມີພະນັກງານທີ່ເວົ້າພາສາຈີນ ແລະ ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ ເປັນຜູ້ຫາລູກຄ້າ ຈີນເຂົ້າມາເຊົ່າເຮືອນໂຕເອງ ໂດຍທີ່ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ເງິນຄ່ານາຍໜ້າ 1,000 ຫາ 2,000 ໂດລາສະຫະລັດ ແຕ່ບໍ່ໄ ດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າເສຍຫາຍອີ່ຫຍັງເລີຍ ຈຶ່ງເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ຕົນເອງຢາກແຈ້ງເຕືອນໄພ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາຕຳຫຼວດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຕຳຫຼວດກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ຜູ້ເສຍຫາ ຍສາມາດແລ່ນເອກະສານໃຫ້ຕຳຫຼວດທີ່ຮັບຄະດີນີ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ຕຳຫຼວດສາກົນອອກໝາຍຈັບຄົນຈີນທີ່ເຮັດຜິດຜູ້ນີ້ ພ້ອມແນະນຳໄປຍັງປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີສະຕິກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈ ປ່ອ ຍເຮືອນໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຊົ່າ ຕ້ອງກວດກາເອກະສານ ແລະ ເຮັດສັນຍາໃຫ້ຖືກລະບຽບກົດໝາຍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ
ໄປຫາເຂົາຊ່ວຍດຳເນີນຄະດີແຫຼະ ດຳເນີນຄະດີແລ້ວໃຫ້ເຂົາຊອກໂຕເນາະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປີດການສືບສວນສອບສວນເນາະ ຊອກໂຕບໍ່ເຫັນແລ້ວ ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາຄ່ອຍເອົາເອກະສານນີ້ໄປຫາຕຳຫຼ ວດສາກົນ ໝາຍຄວາມວ່າຕຳຫຼວດສາກົນຄ່ອຍຊິອອກໝາຍຈັບ ແຈ້ງໄປບັນດາປະເທດທີ່ມັນຢູ່ຫັ້ນ ເອີ ອັນນີ້ ຄັນລະມັດລະວັງໂຕ ເວົ້າເລື່ອງສະຕິນະ ຕ້ອງກວດກາເບິ່ງປະຫວັດຫັ້ນແຫຼະ ວ່າເຂົາມາເຮັດຫຍັງ ທີ່ ຕັ້ງຂອງເຂົາ ຫ້ອງລາຫ້ອງການເຂົາຢູ່ໃສ ທະບຽນວິສາຫະກິດອີ່ສັງເຂົາມີບໍ ສົມມຸດວ່າຊີ້ນະ ເອີ ແລະ ແລ້ວບັດນີ້ນະ ບາງເທື່ອກໍບໍ່ແມ່ນເຂົາຫັ້ນເປັນຜູ້ມ້າງ ເຂົາໜີໂດຍບໍ່ໄດ້ຄອບໄດ້ຄົວເຮົາ ແລ້ວບັດນີ້ຄົນອື່ນ ເພິ່ນມາສວຍໂອກາດໄປລັກຫັ້ນນະ ໄປລັກໄປມ້າງນະ ແຕ່ວ່າຄວາມຜິດຂອງເຂົາແມ່ນຫຍັງ ເວລາເຈົ້າໝົດສັນຍາເຊົ່າ ຫຼື ບໍ່ໝົດສັນຍາເຊົ່າ ເຈົ້າຊິອອກຈາກຫັ້ນ ຈະຕ້ອງໄປແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນ ສ່ວນຫຼາ ຍສັນຍາຂອງໄທເຮົານີ້ເຮັດແບບພື້ນບ້ານຫຼາຍ ເອີ ຢາກໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບການທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ມັນຮັດກຸມ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ເມື່ອທ້າຍປີ 2023 ຫາຕົ້ນປີ 2024 ກໍຄືໃນເດືອນໜຶ່ງ ຕຳຫຼວດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍສ າມາດຈັບກຸ່ມແກ້ງຄົນຈີນໄດ້ປະມານ 80 ປາຍຄົນ ພາຍຫຼັງມາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ລາວແບບຜິດກົດໝາຍ ໃນນັ້ນກວມເອົາແກ້ງຄໍເຊັນເຕີ ທີ່ມາພັກເຊົ່າເຮືອນ ຂອງປະຊາຊົນນຳດ້ວຍ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ
ພວກນີ້ສ່ວນຫຼາຍເດີ້ ຈະມີອັນ ບັດ ອັນ ບັດອັນ ໄປກົດເອົາເງິນນີ້ນະ ມັນຫຼາຍເດ ພວກນີ້ໄດ້ເອງເດຫຼາຍ ອຸ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອີເລັກໂທຣນິກນະ ມັນຫຼາຍ ເຄີຍ ເຄີຍມີ ເຄີຍມີ ຜ່ານມາກໍໄດ້ 100 ປາຍ 140 ຄົນ ແລ້ວກໍຫຼັງມ ານີ້ກໍໄດ້ນະ ຫວ່າງຊ່ວງປີ ປີນີ້ກັບ ທ້າຍປີແລ້ວນີ້ກໍໄດ້ເດ ເອົາໄປຫວ່າງແລ້ວນີ້ກໍ 80 ປາຍຄົນ ບາງ ບາງເດືອນໜຶ່ງ ສ່ວນຫຼາຍຄົນລາວເຮົາກໍເຫັນແຕ່ວ່າ ເອີ ລາຄາເຊົ່າມັນສູງຫັ້ນນະ ທີ່ຜ່ານມາ ເຮືອນພັກໃຫ້ເຊົ່າ ຢູ່ເຂດບ້ານໂນນຫວາຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍເຄີຍມີຄົນຈີນເຂົ້າມາເຊົ່າເປັນໄລຍະຍາວ ແລ້ວສ້າງຄວາມເປື້ອເປື້ອນໃຫ້ເຮືອນພັກຄືກັນ ໂດຍທີ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນພັກກໍບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ຜູ້ເຊົ່ າຄົນຈີນນີ້ແມ່ນເຮັດວຽກອີ່ຫຍັງຢູ່ປະເທດລາວ ໂຕເອງປ່ອຍເຮືອນພັກໃຫ້ເຊົ່າເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຍອມຮັບວ່າບໍ່ຢາກປ່ອຍເຮືອນໃຫ້ຄົນຈີນເຊົ່າ ຖ້າບໍ່ແມ່ນຄົນຈີນທີ່ມາອາໄສຢູ່ແບບຄອບຄົວ ດັ່ງເຈົ້າຂອງເຮືອນ ເຊົ່າເຂດບ້ານໂນນຫວາຍ ຍານາງໄດ້ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ຄືປ່ອຍຢູ່ ອັນ ໂຕໂນນຫວາຍຫັ້ນເນາະ ມັນກະ ອັນ ມັນກະເປື້ອນເນາະ ແລ້ວກະ ອັນ ມັນ ມັນກະຢາກເພໜ້ອຍໜຶ່ງຫັ້ນນະ ເພິ່ນເຊົ່າປະມານສາມປີ ໂຕ ນີ້ ອັນ ເພິ່ນໜ້າຈະເຮັດວຽກສ່ວນໂຕເພິ່ນນະ ກໍພັກເຊົ່າຊື່ໆ ອັນທີ່ຈິງ ຫວຽດກັບຈີນນີ້ກະບໍ່ຢາກເອົາປານໃດຫັ້ນນະ ແຕ່ບາງ ບາງ ບາງກໍລະນີວ່າມັນເປັນຄອບຄົວເນາະ ເພິ່ນກໍແບບ ຢູ່ແບບພັກເຊົາອາໄສຊີ້ນ່າ ມັນກໍບໍ່ຄ່ອນຂ້າງທີ່ຈະບໍ່ ບໍ່ເປື້ອນອີ່ຫຍັງຊີ້ນ່າ ເຮົາກໍໃຫ້ຢູ່ ເຮົາກໍເບິ່ງ ເບິ່ງເອົາຕາມໂຕຈິງນ່າ ເຮືອນເຊົ່າຢູ່ເຂດບ້ານໂພນແພງ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກໍເຄີຍມີຄົນຈີນເຂົ້າມາເຊົ່າໃນໄ ລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລ້ວໄດ້ເອົາໂຕຫຼົບໜີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນວ່າຈະຍ້າຍອອກ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນເຊົ່າຫຼັງນັ້ນກາຍເປັນຈຸດລໍ່ແຫຼມທີ່ກຸ່ມໂຈນມາລັກເຄື່ອງພາຍໃນເຮືອນໄປ ສະນັ້ນ ເຈົ້າຂອງເຮືອນເຊົ່າຕ້ອງໄດ້ເກັບຄ່າມັດຈຳຄ່າເຊົ່າລ່ວງໜ້າ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າລາຄາແພງ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ ດັ່ງເຈົ້າຂອງເຮືອນເຊົ່າແຂວງຫຼ ວງພະບາງ ຍານາງໄດ້ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ເອີ ອັນນັ້ນແທ້ ສ່ວນຫຼາຍ ອັນ ມັນຄືໂຄວິດແລ້ວເຂົາໜີນີ້

ຕໍ່ກັບກໍລະນີທີ່ຍານາງຕຸກຕາປ່ອຍເຮືອນໃຫ້ຄົນຈີນເຊົ່າ ປັດຈຸບັນຍານາງ ແລະ ຄອບຄົວກໍຕັດສິນໃຈສ້ອມແປງຊັບສິນທີ່ເສຍຫາຍໃນເຮືອນທີ່ປ່ອຍໃຫ້ເຊົ່າດ້ວຍທຶນສ່ວນໂຕ ແລະ ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະປ່ອຍເຮືອນໃ ຫ້ເຊົ່າ ຍ້ອນເຫດການດັ່ງກ່າວເປັນເຫດການຄັ້ງທຳອິດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສະພາບຈິດໃຈຂອງທຸກຄົນ ປັດຈຸບັນມີນັກທຸລະກິດຈີນເຂົ້າມາສຳປະທານປູກໝາກໄມ້ຕາມລະດູການຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັ ນຕົ້ນໝາກໂມ ແລະ ໝາກຖົ່ວເບີ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຂາຍຢູ່ຈີນ ອັນເປັນໄປຕາມຂໍ້ຕົກລົງທາງການຄ້າລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ທາງການແຂວງຢຸນນານຂອງຈີນ ໃນກາງເດືອນກຸມພານີ້ ທ່ານ ວັງໂຢໂປ ເ ຈົ້າແຂວງແຂວງຢຸນນານ ໄດ້ເຂົ້າພົບທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຊຸກຍູ້ວຽກງານການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ໃນນັ້ນ ຝ່າຍລາວສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຢຸນນານເພີ່ມໂກຕາສິນຄ້າກະສິກຳສົ່ງອອກຂອງລາວ ເປັນຕົ້ນຢາງພາລາ ໝາກຖົ່ວ ໝາກສາລີ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກຳອື່ນໆ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານໜຶ່ງຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ວັນທີ 29 ກຸມພານີ້ວ່າ ນັກລົງທຶນຈີນໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນປູກຝັງ ໂດຍສະເພາະໝາກໂມ ໝາກຖົ່ວເບີ ໝາກຖົ່ວຂຽວ ແລະ ໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ ຢູ່ເຂດເມືອງຮຸນ ແລະ ໄດ້ມີການຄັດເລືອກ ສິນຄ້າກະສິກຳທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ເພື່ອສົ່ງໄປຂາຍໃຫ້ຈີນ ສ່ວນສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ກໍຈະໃຫ້ຊາວບ້ານເອົາໄປກິນ ປູກຫຼາຍຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ ສ່ວນຫຼາຍຢູ່ທາງອັນ ເມືອງຮຸນພຸ້ນນ່າ ເຂົາກໍປູກຫຼາຍຢູ່ ປູກທ າງ ມັນຊິມີໝາກໂມ ໝາກຖົ່ວ ຖົ່ວເບີເນາະ ຖົ່ວເບີແລ້ວກໍມີອັນ ໝາກຖົ່ວ ຖົ່ວ ຖົ່ວຂຽວບໍ ຫຼື ຖົ່ວເຫຼືອງບໍ ໂຕນັ້ນນ່າ ສ່ວນຫຼາຍນີ້ມັນເປັນ ເປັນອັນ ການລົງທຶນຂອງອັນ ຈີນນ່າ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົ້າກໍມີການຄັດເອົາແຕ່ເ ກຣດ ເກຣດທີ່ໃຊ້ແລ້ວເອົາໄປປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນ່າ ໂຕມັນບໍ່ໄດ້ເຂົາກໍປະນ່າ ປະຊາຊົນນາງໜຶ່ງຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊເວົ້າວ່າ ຊາວບ້ານບໍ່ມີທີ່ດິນປູກໝາກໄມ້ຫຼາຍພໍປານໃດ ສ່ວນຫຼາຍຈະມີປູກຢູ່ແຕ່ເຂ ດນອກ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານບໍ່ມີຜົນຜະລິດຫຼາຍພໍທີ່ຈະສົ່ງອອກ ແລະ ນັກລົງທຶນຈີນກໍເຂົ້າມາສຳປະທານປູກໝາກໄມ້ຫຼາຍພັນເຮັກຕາ ຢູ່ບ້ານນັ້ນເຮົາຫັ້ນມີປູກຢູ່ ແຕ່ວ່າຢູ່ແຖວເຂດນອກໜ້ອຍໜຶ່ງຈຶ່ງປູກ ອັນນີ້ມັນຢູ່ ໃນຈຸດໃຈກາງເລີຍ ມັນບໍ່ມີດິນຊິປູກມັນ ໝາກໄມ້ຫຼາຍປານນັ້ນ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິສັດຈີນນາງໜຶ່ງຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊເວົ້າວ່າ ທາງບໍລິສັດໄດ້ສຳປະທານທີ່ດິນສຳລັບປູກໝາກໄມ້ຫຼາຍຊະນິດ ເປັນຕົ້ນໝາກສະຕໍເບີຣີ ໝາກລະແຊັງ ຫຼື ໝາກອະງຸ່ນ ແລະ ໝາກບລູເບີຣີ ແຕ່ປັດຈຸບັນມີພຽ ງໝາກສະຕໍເບີຣີທີ່ພ້ອມຈະສົ່ງອອກໄປຈີນໄດ້ ລາຄາໝາກສະຕໍເບີຣີແມ່ນສອງແສນກີບຕໍ່ກິໂລ ໂດຍແມ່ນແຫຼະ ພັນອອກມາຈະກົງ ກິໂລໜຶ່ງລະສອງແສນ ໂດຍແມ່ນແຫຼະ ກຳລັງແຍ່ອະງຸ່ນກັບອັນບລູເບີຣີຍັງບໍ່ອ ອກເທື່ອເດີ້ ຍັງມີແຕ່ສະຕໍເບີຣີ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານ ຈາງເອີ ປະທານບໍລິສັດຊວງໄຊພັດທະນາກະສິກຳຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສຳປະທານດິນຂອງລັດຈາກທາງການແຂວງຈຳນວນ 4 ເຮັກຕາປາຍ ຢູ່ເຂດບ້ານດ ອນແກ້ວ ເມືອງໄຊ ເພື່ອປູກໝາກໄມ້ສຳລັບສົ່ງອອກໄປຈີນ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການແຂວງອຸດົມໄຊວ່າ ທີ່ຜ່ານມາທາງບໍລິສັດໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ແຂວງນີ້ ໂດຍສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວບ້ານປູກຢາງ ພາລາ ແລະ ໝາກມອນເພື່ອສົ່ງອອກໄປຈີນ ແລະ ກໍໄດ້ເອົາໝາກໄມ້ສາຍພັນຈາກຈີນເຂົ້າມາປູກຕື່ມຕາມທີ່ຈີນມີຄວາມຕ້ອງການ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ເປີດພື້ນທີ່ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມສວນໝາກໄມ້ ແ ລະ ເກັບໝາກໄມ້ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວນີ້ ເຮັດໃຫ້ທາງບໍລິສັດມີລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍໝາກໄມ້ພາຍໃນລາວຕື່ມອີກ

ຕໍ່ກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳອອກ ເພື່ອຂໍຮູ້ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳອອກຈາກລາວໄປແຂວງຢຸນນານຂອງຈີນ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ໄລຍະຜ່ານມາ ຫຼາຍແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວເປັນແຫຼ່ງປູກໝາກໄມ້ສຳລັບສົ່ງອອກໄປປະເທດຈີນ ນອກຈາກແຂ ວງອຸດົມໄຊແລ້ວ ກໍຍັງມີລວມທັງແຂວງໄຊຍະບູລີອີກ ແຂວງໄຊຍະບູລີມີສິນຄ້າກະສິກຳຫຼາຍປະເພດທີ່ສົ່ງອອກໄປຈີນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນແປ້ງມັນຕົ້ນ ໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ ໝາກໂມ ໝາກກ້ວຍ ແລະ ຢາງພາລາ ສະເພາະ ຢູ່ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກໍມີບໍລິສັດຈີນເຂົ້າມາສຳປະທານທີ່ດິນປູກໝາກໂມ ໝາກແຕງ ແລະ ໝາກຖົ່ວ ໃນເນື້ອທີ່ປະມານ 200 ປາຍເຮັກຕາ ທີ່ຜ່ານມາ ການໃຫ້ນັກລົງທຶນຈີນສຳປະທານ ຫຼື ເຊົ່າດິນ ກໍໄດ້ເກີ ດບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງເລື່ອງການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ຫຼື ເງິນຄ່າເຊົ່າດິນທີ່ບໍ່ເປັນທຳ ຫຼື ການບໍ່ບົວລະບັດຮັກສາດິນໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ ກ່ອນຈະສົ່ງຄືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງດິນ
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງສິ້ນສຸດລົງໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນ ທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີນຳມາສະເໜີທ່ານ
ເຈົ້າຂອງຮ້ານບັນເທີງຂອງຈີນຢູ່ພະມ້າປ່ອຍໂຕຜູ້ຍິງລາວ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນຈາກທາງການລາວ ແລະ ພະມ້າ ອາວຣີມີລາຍງານ
ເມື່ອວັນທີ 8 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຜູ້ຍິງລາວສາມຄົນ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອາຍຸ 13 ປີ 17 ປີ ແລະ 19 ປີ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານຄາຣາໂອເຄຂອງຄົນຈີນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ຄາຣາໂອເຄ KTV ຢູ່ເມືອງລາ ລັດສານ ປະເທດພະມ້າ ໄດ້ຕິ ດຕໍ່ຫາວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ແລະ ບອກວ່າ ກ່ອນນີ້ເຈົ້າຂອງຮ້ານຄາຣາໂອເຄ KTV ໄດ້ເຮັດສັນຍາໃຫ້ພວກນາງທັງສາມ ເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານຈົນເຖິງກາງປີ 2024 ນີ້ ແລະ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກນາງຂາຍບໍລິການທາງເພດ ພ້ອມທັງໃຫ້ໃຊ້ໜີ້ຄ່າຊື້ພວກເຂົາ ຈາກຮ້ານບັນເທີງອື່ນ ຜູ້ລະ 30,000 ຢວນ ຫຼື ປະມານ 84 ລ້ານກີບ ແຕ່ເມື່ອຕົ້ນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າຂອງຮ້ານໄດ້ຕັດສິນໃຈປ່ອຍເດັກຍິງລາວທັງສາມ ແລະ ຈະບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເ ຈົ້າໃຊ້ໜີ້ນັ້ນຄືນເລີຍ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນຈາກທາງການລາວ ແລະ ພະມ້າ ນາງນ້ຳຕານ ຊື່ສົມມຸດ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນແມ່ຍິງທັງສາມ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2024 ນີ້ວ່າ ເຈົ້າຂອງຮ້ານທີ່ເ ປັນຄົນຈີນນັ້ນ ປ່ອຍຕົວພວກເຂົາເຈົ້າ

ແຕ່ປັດຈຸບັນພວກເຂົາກັງວົນຢ່າງດຽວວ່າ ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາຈະຫາເງິນມາແຕ່ໃສ ຜູ້ລະເຖິງ 5,000 ຢວນ ຫຼື 14 ລ້ານກີບ ເພື່ອເປັນຄ່າເດີນທາງກັບຄືນປະເທດລາວ ດັ່ງນາງໄດ້ກ່າວຕອນໜຶ່ງວ່າ

ຜົນປາກົດວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະມ້າທີ່ເຄີຍຊ່ວຍແມ່ຍິງລາວ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດຢູ່ເມືອງລານັ້ນ ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫານາງນ້ຳຕານ ນາງນົກ ແລະ ນາງຝ້າຍວ່າ ທາງການພະມ້າຈະຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າກັບ ຄືນປະເທດລາວ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາ

ຈົນເຖິງທ່າເຮືອເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະເທດລາວ ແລະ ກໍໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າທັງສາມໄປພັກຊົ່ວຄາວ ຢູ່ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປ້ອງກັນແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕໍ່ໄປແມ່ນພາກສະຫຼຸບຂ່າວທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີໄປແລ້ວນັ້ນ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ສາຍພົວພັນລາວຫວຽດນາມຫຼຸດລົງຍ້ອນອິດທິພົນຈີນ ລາວຈີນຈະສຳຫຼວດແຮ່ໂປຕັສຢູ່ຫຼາຍແ ຂວງຂອງລາວ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການ ພ້ອມດ້ ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ພອນ ພູມີທອນ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ